يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار ئۇچ تۇرپان ناھىيەسىدە يۈز بەرگەن يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال يەر تەۋرەشكە ئالتە يەتتە كۈنلەر بولۇپ قالغان بولسىمۇ لېكىن يەر تەۋرەشنىڭ كونكرېت ئەھۋالىغا دائىر تەپسىلاتلار يەنىلا قاتتىق كونترول قىلىنماقتا ئۇچ تۇرپاندىكى يەر تەۋرەشنىڭ بۇزغۇنچىلىق كۆلىمى ۋە زىيان زەخمەتكە ئائىت ئۇچۇرلار ئىنتايىن چەكلىك بولۇۋاتقان بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىپ، بىر تەرەپ قىلىنغان ئالتە تىپىك دېلونى ئېلان قىلىپ، توردا يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇرلارنى تارقاتقانلارنى قاتتىق ئاگاھلاندۇرغان. نۆۋەت ئۇيغۇر رايونىدىكى تاراتقۇلاردا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يەر تەۋرەش رايونىدا قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى، خەلقلىرىنىڭ چوڭ تەسىرگە ئۇچرىمىغانلىقى، پۇقرالارنىڭ خاتىرجەملىككە ئېرىشىپ، تۇرمۇشىنىڭ نورماللاشقانلىقىغا دائىر خەۋەرلەر كەڭ تارقىتىلسىمۇ، ئەمما يەر تەۋرەشنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى، ئۇچرىغان زىيان، ئۆلۈم- يېتىم ۋە يەر تەۋرەش رايونىدىكى خەلقلەرنىڭ ياردەمگە بولغان ئېھتىياجىغا دائىر ئۇچۇرلارنىڭ كونترول قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. دائىرىلەرنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى يانۋار توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىشقا دائىر ئالتە تىپىك دېلونى ئېلان قىلىشىمۇ، رايوندا يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇرلار، قاتتىق كونترول قىلىنىۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ قارالماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر مەركىزى يامانسۇ يېزىسىدىكى يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال يەر تەۋرەشتە ئون ئىككى مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنىڭ كۆچۈرۈلگەنلىكى ئۈچ ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىنى قەيت قىلسىمۇ ئەمەلىي ئەھۋالنىڭ بۇنىڭدىن ئېغىرلىقى يامانسۇ يېزىسىنىڭ ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ كەلدى شىنجاڭ خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئۇچۇرىدا مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى يىگىرمە سەككىزىنچى يانۋار ئېلان قىلغان توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىشقا ئالاقىدار ئالتە تىپىك دېلونىڭ ئاز دېگەندە ئۈچى يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇرلارنى تارقاتقانلاركەن خەۋەردە ئاقسۇ چۆچەك قاتارلىق جايلاردىن بولغان بۇ كىشىلەرنىڭ ئۆسەك سۆز تارقىتىپ جەمئىيەتتە يامان تەسىر پەيدا قىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ كىشىلەردىن ئاقسۇدا ئولتۇرۇشلۇق بىرسى توردا ئۇچتۇرپاندىكى يەر تەۋرەش سەۋەبلىك ئۆيلەرگە دەز كەتتى دەپ ئۇچۇر تارقاتقانلىقى، يەنە بىرى بۇ كېچە ئالتە بالدىن ئارتۇق يەر تەۋرىشى مۇمكىن دېگەنلىكى ئۈچۈن مەمۇرىي جازا ياكى تەربىيە بېرىش جازاسىغا تارتىلغان.
ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى، كېڭەش پالاتاسى ئىستىخبارات ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ مەسئۇل ئەزاسى ماركو روبيو ئامېرىكا ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئېكستا چاقىرىق ئېلان قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئادالەتكە ئېرىشىشكە لايىق ئىكەنلىكىنى، ئەركىن دۇنيانىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا سادىر قىلغان جىنايەتلىرىگە كۆز يۇمماسلىقى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئوخشاش ئۇيغۇرلارغا ئالاقىدار ھالقىلىق قانۇنلارنى ماقۇللىشىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينىغان ماركو روبيو بۇ چاقىرىقنى BDTنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى ئۆتكۈزگەن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك باھالاش يىغىنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلان قىلغان. ماركو رۇبىيو بۇ يىغىننىڭ ئالدىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېنغا خەت يېزىپ، بلىنكېننىڭ قەرەللىك باھالاش يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى ۋە خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىشىنى تەلەپ قىلغان تۆت نەپەر كېڭەش پالاتا ئەزاسىنىڭ بىرى بولغان. BDTنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنىدىكى باھالاش يىغىنىدا ئامېرىكا باش ئەلچىسى سۆز ئېلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقى، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان تۇغماس قىلىش، بالا چۈشۈرۈش، ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى پارچىلاش قىلمىشلىرىنى دەرھال توختىتىشىنى، تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلغان ئىدى. ماركو رۇبىيو ئۆتكەن ھەپتە ئېكستا ئېلان قىلغان چاقىرىقىدا مۇنداق دېگەن، بۇ ھەپتە كوممۇنىست خىتاي ئۆزىنىڭ مېڭە يۇيۇش، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، قاتتىق نازارەت قىلىش، شۇنداقلا ئۆز پۇقرالىرىغا قارىتا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ سورىقىغا دۇچ كەلدى. ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، خوڭكوڭلۇقلار ۋە ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان ئامېرىكىلىقلار ئادالەتكە ئېرىشىشكە لايىق. ئەركىن دۇنيا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايەتلىرىگە كۆز يۇمماسلىقى كېرەك. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي BDTنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنىدىكى باھالاش يىغىنىدا ئۆزلىرىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ سىياسىتىنى ئاقلاپ، ئۇنىڭغا قارىتىلغان تەنقىدلەرنى رەت قىلغان. شۇنداقلا ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، قازاقىستان، كۇبا، روسىيە ۋە پاكىستانغا ئوخشاش مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بولسىمۇ، بىراق ئوتتۇز بىر غەرب دۆلىتى خىتاينى تەنقىد قىلىپ، ئۇنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقى ئىشخانىسىنىڭ شىنجاڭ دوكلاتىدىكى تەلەپلەرنى ئورۇندىشىنى تەلەپ قىلغان.

ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك باش مەسلىھەتچىسى جەك سۇللىۋان بىلەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ يىگىرمە ئالتە ۋە يىگىرمە يەتتىنچى يانۋار كۈنلىرى تايلاند پايتەختى بانكوكتىكى ئۇچرىشىشىدا تەرەپلەر قىزىل دېڭىز قاتنىشىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچراش مەسىلىسىدە كېلىشەلمىگەن پولىتىكو يەنى سىياسەت گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە بىر ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارى ئىككى كۈنلۈك سۆھبەتتە ئامېرىكا تەرەپ يەمەنلىك خۇسى ھەرىكەتچىلىرىنىڭ قىزىل دېڭىزدا سودا پاراخوتلىرىغا ھۇجۇم قىلىشىنى توختىتىش ئۈچۈن خىتاينىڭ ئىرانغا بېسىم ئىشلىتىشىنى قولغا كەلتۈرۈشتە مۇۋەپپەق بولالمىغانلىقىنى ئېيتقان سۆھبەتتە جەك سۇللىۋان ئامېرىكىنىڭ ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، لېكىن خىتاي تەرەپ يەمەنلىك خۇسىيلارنى قوللاۋاتقان ئىرانغا كۈچلۈك ئىقتىسادىي بېسىم ئىشلىتىدىغانلىقىغا ھېچقانداق بېشارەتتە بولمىغان. خىتاي ئىلگىرى يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىگە تەھدىت سېلىۋاتقان يەمەنلىك خۇسىيلارنىڭ ھەرىكىتىنى تەنقىد قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ خۇسىيلارنىڭ ئارقىسىدىكى ئاساسلىق كۈچ بولغان ئىرانغا بېسىم ئىشلىتىشتىن قېچىشى دىققەت قوزغىماقتا. سىياسەت گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارى يىگىرمە يەتتىنچى يانۋار مۇخبىرلارغا سۆھبەتتە بېيجىڭنىڭ بۇ ئىشنى ئىرانغا ئېيتقانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى، ئەمما ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىشقا ئۇلارنىڭ بۇ مەسىلىنى قانچىلىك ئەمەلىي رەۋىشتە ئوتتۇرىغا قويغانلىقىغا قاراپ باھا بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. يۇقىرى دەرىجىلىك ئامېرىكا ئەمەلدارى ئىككى كۈنلۈك سۆھبەتتە بىزنىڭ ئەمەلىي مەسىلىلەرگە چوڭقۇرلاپ كىرىش، مۇناسىۋەتلەرنىڭ يۆنىلىشى، ئىككى دۆلەت دۇچ كەلگەن ئاچقۇچلۇق مەسىلىلەردە ئىستراتېگىيەلىك ۋە چوڭقۇر مۇزاكىرىلەرنى ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكىمىز بولدى دېگەن. لېكىن خىتاي تەرەپنىڭ سۆھبەت ھەققىدىكى باياناتىدا تەيۋەن مەسىلىسىنىڭ مۇھىم نۇقتا سۈپىتىدە ئالاھىدە تىلغا ئېلىنىشى، ئامېرىكا تەرەپنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى، ئوتتۇرا شەرق، شىمالىي كورېيە جەنۇبىي دېڭىز ۋە بىرما مەسىلىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەر شارى ھەم رايون خاراكتېرلىك مەسىلىلەرنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشى دىققەت قوزغىماقتا. مەلۇم بولۇشىچە ئىككى تەرەپ جو بايدېن بىلەن شى جىنپىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دائىملىق ئالاقىنى داۋاملاشتۇرۇشقا خۇسۇسەن ئىككىيلەننىڭ كېلەركى ئايلارنىڭ بىرىدە تېلېفون سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشىگە كېلىشكەن.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون تۆتىنچى نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى يىگىرمە توققۇزىنچى يانۋار يىغىن ئۆتكۈزۈپ، ئوتتۇزىنچى يانۋار ئۈرۈمچىدە باشلىنىدىغان ئىككىنچى ئومۇمىي يىغىننىڭ ھەيئەت رىياسىتى ۋە يىغىننىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپلىرىنى تەيىنلىگەن. نۆۋەتتە يىغىننىڭ ھەيئەت رىياسىتى ۋە باش كاتىپلار تىزىملىكىنىڭ تەركىبى ئالاھىدە دىققەت قوزغىماقتا. مەزكۇر تىزىملىك

BDTdىكى يىغىندا ئامېرىكا ۋەكىلى خىتاينى ئۇيغۇرلارغا داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىش بىلەن ئەيىبلىگەن، خىتاينى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان تۇغماس قىلىش، بالا چۈشۈرۈش، ئائىلىلەرنى پارچىلاش سىياسەتلىرىنى توختىتىشقا، تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرغانىدى. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يىگىرمە توققۇزىنچى يانۋار كۈنى يەنە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون تۆتىنچى نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ئىككىنچى ئومۇمىي يىغىنىنىڭ توققۇز كىشىلىك مۇئاۋىن باش كاتىپلار تىزىملىكىنى ماقۇللىغان، لېكىن توققۇز كىشىلىك مۇئاۋىن باش كاتىپلار تىزىملىكىدە مۇتەللىپ روزىدىن باشقا بارلىق كىشىلەر خىتايلاردىن تەشكىل تاپقان.

خىتاي تىلىدا ئوقۇتۇشنى ئومۇملاشتۇرۇش، مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ناملىرىدىكى ئاسسىمىلياتسىيەنى تېزلىتىشكە قارىتىلغانلىقى مەلۇم. خوڭكوڭدىكى بىر سوت مەھكىمىسى يىگىرمە توققۇزىنچى يانۋار دۈشەنبە كۈنى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئۆي مۈلۈك شىركىتى بولغان خېڭدا گۇرۇھىنى ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىليارد دوللار قەرزى بىلەن ھېساباتنى بوغۇشقا بۇيرۇغان. سوت مەھكىمىسىنىڭ بۇ قارارى خىتايدا ھۆكۈمەت ئىقتىسادىي كىرىزىسنىڭ تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تىپىرلاۋاتقان بىر پەيتتە، خىتاينىڭ داۋالغۇش ئىچىدىكى پۇل مۇئامىلە بازىرىغا زەنجىرسىمان تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىليارد دوللار قەرزگە بوغۇلۇپ، دۇنيانى زىلزىلىگە سالغان خېڭدا گۇرۇھى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن بېرى ۋەيران بولغانلىقىنى ئېلان قىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، شىركەتنى قايتا تەرتىپكە سېلىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ۋاقىت بېرىشنى تەلەپ قىلىپ كەلگەن. ئەمما خوڭكوڭ سوتچىسى لىندا چيەن يىگىرمە توققۇزىنچى يانۋار كۈنى خېڭدا گۇرۇھىنىڭ ھېساباتنى بوغۇشىنى بۇيرۇغان. خەۋەرلەردە سوتچى خېڭدا گۇرۇھىنىڭ ئون سەككىز ئايدىن بېرى شىركەتنى قايتا تەرتىپكە سېلىشتا ھېچقانداق ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلالمىغانلىقىغا قارىتا يۇقارقى قارارنى بېرىپ، ئۇنىڭ ھېساباتنى بوغۇشىنى تەلەپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خوڭكوڭ سوت مەھكىمىسىنىڭ قارارىنى ئېتىراپ قىلىشى، خەلقئارا قەرز ئىگىلىرىنىڭ مەزكۇر شىركەتنىڭ مۈلكىنى ئىگەللىشىگە يول قويۇش قويماسلىقى مەلۇم ئەمەس. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە سوتنىڭ قارارى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ بەشتىن بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان خىتاي ئۆي مۈلۈك بازىرىدا ئەندىشىنى كۈچەيتىدىغانلىقى، دۇنيانىڭ ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىسى بولغان خىتاي ئىقتىسادىنى تەۋرىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىليارد دوللار قەرزگە بوغۇلغان خېڭدا گۇرۇھىنىڭ خىتاي مىقياسىدا نەچچە يۈزلەرچە تېخى پۈتمىگەن تۇرالغۇ ئۆي رايونلىرى باركەن خوڭ كوڭ سوت مەھكىمىسىنىڭ قارارىنىڭ ئارقىسىدىن خېڭدا گۇرۇھىنىڭ خوڭ كوڭ ئاكسىيە بازىرىدىكى پاي چېكى بىراقلا يىگىرمە پىرسەنتتىن ئارتۇق چۈشۈپ كېتىپ خېڭدا گۇرۇھى پاي چېكى سودىسىنى توختاتقان

خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى يەر تەۋرەش ھەققىدە بەرگەن خەۋەرلىرىدە ئۆسمۈر بالىلارغا قىلىنىۋاتقان خەيرخاھلىق كۆرۈنۈشلىرى خېلى بولسىمۇ، ئەمما بالىلارنىڭ زىيان زەخمەتكە ئۇچراش ئەھۋالى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر بەرمىگەن ئىدى. مۇخبىرىمىزنىڭ يەر تەۋرەش ئەڭ ئېغىر بولغان ئۇچتۇرپاننىڭ يامانسۇ يېزىسىغا قارىتا تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا مەزكۇر يېزىدىكى بىر ياتاقلىق مەكتەپ بىناسىنىڭ زىيان زەخمەتكە ئۇچرىغانلىقى، ۋە ئوقۇغۇچىلارنىڭ يارىلانغانلىقى ئاشكارىلاندى. مەزكۇر مەكتەپنىڭ بىر خىتاي مۇدىرى يارىلانغان ئوقۇغۇچىلاردىن يەتتە نەپىرىنىڭ ئەھۋالىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى، ئون ئىككى نەپىرىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى يانۋار كۈنى ساقىيىپ دوختۇرخانىدىن چىققانلىقىنى تىلغا ئالغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي تەرەپنىڭ يەر تەۋرەش ھەققىدىكى خەۋەرلىرىنىڭ چولتىلىقى ۋە گۇمانلىقلىقى سەۋەبىدىن بىز يەر تەۋرەش ئەڭ ئېغىر يۈز بەرگەن

شۇ شەھەر ئىچىنى بازارنى ئۆيلەرنى كۆرۈپ ماڭىسىز شۇنداقمۇ ئەگەر ئۇنداي بولسا كۆزىڭىزگە چېلىقىدۇ ھا بۇ خەۋەرلەردە بۇ ئۆسمۈر بالىلارنىڭمۇ كۆرۈنۈشى خېلى بار ئۆلۈپ كەتكەنلەر بارمۇ شۇلاردا

تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا ئۇچتۇرپاندىكى ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى ئۇچتۇرپاننىڭ يامانسۇ يېزىسىدىكى بىر ياتاقلىق باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ بىناسىنىڭ ئۆرۈلۈپ چۈشكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقى، ئەمما ناھىيەدىكى ئۇچۇر كونترولىنىڭ قاتتىقلىقى سەۋەبىدىن مەكتەپتىكى بالىلارنىڭ زىيان زەخمەتكە ئۇچراش ئەھۋالىدىن خەۋەرسىز قالغانلىقىنى بايان قىلدى. توردىكى ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، يامان سۇ يېزىسىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىكى نوپۇسى ئون مىڭ توقسان بەش نەپەر بولۇپ، يېزىدا ئاز دېگەندە ئۈچ باشلانغۇچ مەكتەپ، مىڭ بىر يۈز ئەتراپىدا ئوقۇغۇچى ۋە يۈزگە يېقىن ئوقۇتقۇچى بار ئىكەن. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بىر باشلانغۇچ مەكتەپ مۇدىرى. ۋېي. ۋېي. ئا جېش. لى جۈجاڭ ما. ئا نىخاۋ. ئا نىخاۋ. ئۆز مەكتىپىدىكى يارىلانغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ ياخشى داۋالىنىۋاتقانلىقى ۋە ئون ئىككى نەپىرىنىڭ يارىلىرىنىڭ ساقىيىپ دوختۇرخانىدىن چىققانلىقىنى ئاشكارىلىدى. 学生的情况怎么样？ 现在？ 哦， 武校的情况呢？ 咱们到昨到今天为止， 已经呃情况恢复的非常好。 呃， 昨天下午已经到普通病房， 呃， 已经开始吃饭。 这第一没有生命危险， 第二呢， 通过呃一周到十天之内的这个康康复治疗， 那么应该是恢复的非常快。 到现在有十二个呃学生已经出院了。 مەزكۇر ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، ئۆرۈلۈپ چۈشكەن مەكتەپ بىناسىنىڭ ھاجەتخانا تېمىدا ئىلگىرى چوڭ بىر دەز، يەنى يېرىق بايقالغان بولۇپ، مەكتەپ رەھبەرلىرى ئەھۋالنى ئالاقىدار ئورۇنلارغا دوكلات قىلغان بولسىمۇ، مەسىلە تەكشۈرۈلمىگەن ۋە رېمونت قىلىنمىغان. مەزكۇر مەكتەپ مۇدىرى مەكتەپ بىناسىنىڭ لىفىتىنىڭ رېمونت قىلىنغانلىقى، 学校呢， 已经呃二十九号发生事， 三十号把楼梯都已经修复完了， 呃， 都已经正常上课了。 这个， 嗯， 我们听说。 不， 我的。 五校的教学秩序井然， ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشى يەنە مەزكۇر مەكتەپ بىناسى ئۆرۈلۈپ چۈشكەندىن كېيىن بىنانىڭ بىخەتەرلىكىدە مەسئۇلىيىتى بار دەپ قارالغان ئايدىڭ كەنت سېكرېتارى مەمەت ئايۇپ بىلەن قارايۇلغۇن كەنت سېكرېتارى جۈمە رېھىم قاتارلىقلارنىڭ ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلانغانلىقىنى پاش قىلغان يۇقىرىقى مەكتەپ مۇدىرى

呃， 现在这样的， 因为自治区呢那个有规定， 国家都有规定， 县学校那么基本上就是两级达标的时候， 也都是按照这个要求， 按照学校这个规模， 应该是多少个中队？ 一个两个。 嗯， 现在这样好不好？ 嗯。 地区今天刚开了会， 现在这个学校呢， 嗯嗯， 咱们嘛也不要听谁说， 因为这个督查组呢已经开始进入这个学校， 学校的情况呢， 所有的情况呢， 呃， 都会有一个有一个有一个结果， 我们该查都能查到。 是。 教育行政部门如果有问题， 那么该处理谁处理谁， 是学校这个自己学校的校长这个职责责任没有到位， 那么现在正在查呢。
嗯。 تور ئارخىپلىرىدىكى ماتېرىياللاردا بايان قىلىنىشىچە، قىرغىزىستان بىلەن چېگرىداش بولغان يامان سۇ يېزىسى يەر شەكلى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى سەۋەبىدىن مۆلدۈر ئاپىتى، كەلكۈن ئاپىتى ۋە يەر تەۋرەش ئاپەتلىرى پات پات يۈز بېرىپ تۇرىدىغان جاي بولۇپ، بىنا ۋە يوللارنىڭ بىخەتەرلىك قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئۆتكەن يىلى مەخسۇس قۇرۇلۇش پىلانى تۈزۈلگەن ۋە سەككىز يۈز قىرىق مىڭ يۈەن خىراجەت ئاجرىتىلغان بۇلتۇر ئونىنچى ئايدا پۈتتۈرۈلۈپ بولۇشى پىلانلانغان بۇ تۈرنىڭ ئەمەلىيلەشكەن ياكى ئەمەلىيلەشمىگەنلىكى ياكى چالا ئەمەلىيلەشكەنلىكى ھازىرچە مەلۇم ئەمەس مەزكۇر مەكتەپ مۇدىرىنىڭ دېيىشىچە يارىلانغان ئوقۇغۇچىلاردىن يەتتە نەپىرىنىڭ ئەھۋالى ئېغىر بولۇپ ئۇلاردىن بەزىلىرىنىڭ مېڭىسى زەخمىلەنگەن

يېقىندا خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ۋە خىتاينىڭ ئۈندىدار، تىك توك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا خىتاي ئەرلەر بىلەن نىكاھلىنىپ، ئاتالمىش بەختلىك ئائىلە قۇرغان ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ ھاياتىغا دائىر تەشۋىقات خەۋەرلىرى كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقماقتا. ئۇنداقتا خىتاي قانداق بىر مەقسەت ۋە سىياسىي غەرەز بىلەن بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى بازارغا سالغان؟ خىتاينىڭ مىللەتلەرئارا نىكاھلىنىش ۋە ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇشنى نىشان قىلغان ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ ئۆرنىكى بولغان ئاتالمىش بەختلىك ئائىلىلەردىكى ئۇيغۇر ئاياللىرى راستتىنلا بەختلىك ياشاۋاتامدۇ؟ بۇ ھەقتە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە تەييارلىغان مەخسۇس پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ياشلىرىنى مىللەت ۋە دىن ھالقىغان نىكاھقا رىغبەتلەندۈرۈش، ئۇيغۇر قىزلىرىنى خىتاي ئەرلىرى بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلاشتەك ئەھۋاللار خىتايدا سىياسەت خاراكتېرلىك تەشەببۇس سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. ھەتتا بۇ خىلدىكى ۋىدىيولۇق تەشۋىقاتلار خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن ئورۇن ئالماقتا. بۇلارنىڭ بىر ئۆرنىكى يېقىندا خىتاي تاراتقۇلىرىدا كەڭ تەشۋىق قىلىنغان ئۇيغۇر قىزى مېھراي ھەبىبۇللا بىلەن گۇاڭدۇڭلۇق خىتاي ئەرنىڭ ئاتالمىش بەختلىك ئائىلىسى ھەققىدىكى تەشۋىقات خەۋىرىدۇر خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋاردىكى بىر خەۋىرىدە جەنۇبىي خىتاي پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرۈپ دۇڭگۇەن توقۇمىچىلىق ۋە كىيىم كېچەك مەكتىۋىدە ئوقۇتقۇچى ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇر قىزى مېھراي ھەبىبۇللا گۇاڭدۇڭلۇق بىر خىتاي ئەر بىلەن توي قىلىپ بەختلىك ئائىلە ھاياتى ياشاۋاتقانلىقى تەشۋىق قىلىنغان مەزكۇر خەۋەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي خىزمەتدىشى بىلەن توي قىلغان مېھراينىڭ ئۆز ئىسمىنى خىتاي ئېرىنىڭ فامىلىسى بىلەن قوشۇپ چېن رۈيى دەپ ئۆزگەرتكەنلىكى قىزىغا چېن شۇشى دېگەن خىتايچە ئىسىم قويغانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن خەۋەردە يەنە ئۆز دەۋرىدە نەنجىڭ شەھىرىدىكى جياڭپۇ تولۇق ئوتتۇرا مەكتىۋىدە ئوقۇغان مېھراينىڭ شۇ چاغلاردىلا تاڭ دەۋرى خىتاي شېئىرىيىتىگە مەپتۇن بولغانلىقى ھازىر ئائىلە بويىچە ھەر يىلى چاغان قۇربان ھېيت ۋە روزا ھېيتلارنى بىرلىكتە تەبرىكلەيدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان

بىز ئەلۋەتتە ئوخشىمىغان مىللەتلەرگە تەۋە قىز-يىگىتلەرنىڭ ئەركىن مۇھەببەتلىشىشىگە، شۇنداقلا ئىرق، مىللەت ھالقىغان نىكاھ-تويلارغا قارشى ئەمەسمىز. ئۇ كىشىلىك ئەركىنلىك بولۇپ، بىزنىڭ ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ھوقۇقىمىزمۇ يوق. ھالبۇكى، خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بۇ يەردە تەشەببۇس قىلىۋاتقىنى ھەرگىزمۇ كىشىلەرنىڭ ئەركىن مۇھەببەت مەسىلىسى بولماستىن، بەلكى سىياسىي كۈچ ۋە مەجبۇرلاش ئارقىلىق يول قويۇۋاتقان ئاسسىمىلياستسىيە سىياسىتىدۇر. تارىخىي پاكىتلار شۇنى ئىسپاتلىدىكى، بۇ خىل مەجبۇرلاش خاراكتېرىدىكى سىياسىي تەدبىرلەر ۋە چارىلەر مىللىي رايونلاردىكى نوپۇس نىسبىتى، دىنىي ئېتىقاد ۋە مەدەنىيەت قۇرۇلمىسىنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىپ، ئەسلىدىكى خاسلىقنى يوقىتىدۇ، تېخىمۇ توغرىسى، ئاڭ، ئىدېئولوگىيە جەھەتلەردە ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ يۇغۇرۇلۇپ كېتىشىنى تېزلىتىدۇ. بۇ، ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقان بىر سىستېمىلىق بۇزغۇنچىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس. شۇڭا ناھايىتى ئېنىقكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ نىكاھلىشىشىنى تەشەببۇس قىلىشى مانا مۇشۇنداق سىياسىي مەقسەتنىڭ نەتىجىسىدىن بولغان. خىتاي كومپارتىيەسى ھازىرغىچە ئۇيغۇر ئېلىدا ئاتالمىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتىدۇ. خىتاي ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى ئېرىتىپ يوقىتىش، ئۇلارنىڭ قېنىنى ئۆزلىرى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش نۆۋەتتىكى ئىنتايىن زۆرۈر پىلان. بۇ ئەمەلىيەتتە ئوچۇق ئاشكارا قىرغىنچىلىقنىڭ ئىسپاتىدۇر.
خىتاي خەۋەرلەر تورىدىكى خەۋەردە ئۇيغۇر قىزى مېھراي ھەبىبۇللانىڭ خىتاي ئېرىنىڭ كۈچلۈك مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىدىن بەكمۇ تەسىرلەنگەنلىكى، شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭ تويى ئارقىلىق ئۇيغۇر، خىتايلار ئارىسىدىكى نىكاھ مۇناسىۋىتىگە ھەسسە قوشقانلىقى داۋراڭ سېلىنغان تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پەنلىرى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتايدا تارىختىن بۇيان ئۆزىدىن باشقا مىللەتلەرنى ئېرىتىش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشتەك بۇ خىل ئەشەددىي خاھىشنىڭ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەنلىكىنى ھەتتا خىتايلارنىڭ بۇنى ياۋايىلارنى مەدەنىيلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى دەپ قاراپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ بۈگۈنكى كۈندە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ نىكاھلىنىشىدىن قۇرۇلغان ئاتالمىش بەختلىك ئائىلىلەرنى تەشۋىق قىلىشىدا روشەن سىياسىي تەشۋىقات غەرىزىنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىگە قارايدىغان بولساق نەزەرىيەت جەھەتتىن توي قىلىش ئەڭ چوڭ بىر ئامىل ئەمدى يەنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىليا قىلىش جەريانىدا مۇشۇ توي قىلىش مۇھىم ئۇنىڭدىن باشقا بۇ دىنىي ئېتىقادى ئۆرپ ئادەتلەر ئەگەردە ئاستا ئاستا ئۆزگەرسە ئۇ تېخىمۇ ئاسان ئاسسىمىليا بولىدۇ خىتاينىڭكى سىياسىي تەشۋىقى ۋە ھازىرقى بۇ تۇرمۇش جەھەتتىكى ئوخشىماسلىقى ۋە خىتاي تەرەپ بىراز ئۈستۈن يۇقىرى بولغاچقا بۇ ئائىلىدە ياشىغاندىن كېيىن ئاستا ئاستا ئاسسىمىليا بولۇشنىڭكى ئېھتىمالى بارغانسېرى ھەمدە كۆپىيىدۇ ھازىرقى خىتاي ھاكىمىيىتى ۋەتەندە مۇشۇ خىتاي بىلەن توي قىلغانلارغا مۇشۇنداق بەزى ئىمتىيازلارنى تونۇيدىغان ئەھۋالمۇ بار. بۇنداق چۈشەنچە سۇن جۇڭشەندىمۇ بارتى، جياڭ كەيشىكتىمۇ بارتى، ھازىرقى كوممۇنىست خىتايلاردىمۇ بار. بۇنىڭغا ئەگىشىپ باياشات تۇرمۇش، بەختلىك بىر تۇرمۇش بۇ ئالاھىدىلىك بىلەن يەنە ئۇيغۇر قىزلارنىمۇ جەلپ قىلىدىغان بىر ئەھۋالمۇ بار.

يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى، دىنىي ئېتىقادى، ئۆرپ-ئادىتى ۋە مەدەنىيىتىنى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە دەپسەندە قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. رۇنى ستېنبېرگ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ نىكاھ توي ئادەتلىرى ھەققىدە چوڭقۇر تەتقىقات ۋە ئىزدىنىشلارنى ئېلىپ بارغان، شۇنداقلا بۇ ھەقتە بىر قاتار ئىلمىي ئەمگەكلەرنى يورۇقلۇققا چىقارغان بىلىم ئادەملىرىنىڭ بىرى. ئۇ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلار ئارىسىدىكى تويلىشىشنىڭ بارغانسېرى كۆپىيىپ بېرىشى خىتاينىڭ سىياسىي تەشۋىقاتلىرى ۋە مەجبۇرلاش خاراكتېرلىك چارە تەدبىرلىرى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق دەپ كۆرسەتتى مۇشۇنداق بىر ئۇيغۇر قىز بالا بىر خىتاي ئەر بىلەن توي قىلغان ئائىلىنىڭ ئىچىدە قۇربان ھېيتنى

بايراملارنى ئېكىلىپ ئۆزىنىڭكى ياساپ بەرگەن يېڭى يالغان سىياسىي مەدەنىيەتنىڭ ئىچىگە ئېلىۋېلىپ ئۇنى ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيەت كۈچتىن تارتىۋېلىپ ئۆزىنىڭكىگە قىلماقچى.
ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
مېنىڭچە كەلگۈسىدە ئۇيغۇر قىزلار خىتايلار بىلەن كۆپرەك توي قىلىشى مۇمكىن. ئۇيغۇر ئوغۇللارمۇ خىتاي قىزلار بىلەن كۆپرەك توي قىلىشى مۇمكىن. چۈنكى ئۇلار شۇنداق قىلسا ئۆزىگە ھەم ئائىلىسىگە بىر خىل سىياسىي ئامانلىقنى ئەكېلىدۇ. ئامالسىزدىن ياكى شۇ قورقۇپ ئائىلىمىزنى قۇتقۇزۇۋالىمىز، ئامان ساقلىنىشىمىز كېرەك دەپ شۇ يولنى تاللىشى مۇمكىن. ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ نىكاھ-توي ئەنئەنىسى پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كەتتى دېسەكمۇ بولىدۇ. ئەلۋەتتە ئەنئەنە، ئۆرپ-ئادەتلەر، قائىدىلەر ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ئىشلار بولىدۇ. ئاشۇ تارىخىي جەريان بىلەن، سىياسىي ئۆزگىرىش بىلەن، ئىقتىساد ئۆزگىرىش بىلەن، دىننى، دىن تەسىرى ئۆزگىرىش بىلەن ھەر دائىم ئۆزگىرىپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئەمما ھازىر بۇزۇلۇپ بولغان بىر نەچچە ئۆرپ-ئادەتلەر ئادەتتىكى ئۆزگىرىش بىلەنلا ئەمەس، ئاشۇ قەستەن ئېغىر بېسىم بىلەن، ھۆكۈمەتنىڭ قەستەن ئېغىر بېسىمى بىلەن ئۆزگىرىپ كەتكەن. بەلكىم بەزى تويلار مەجبۇرىي بولۇشى مۇمكىن، بەزىلەر مەجبۇرىي بولماسلىقى مۇمكىن، لېكىن ئۇنىڭ كەينىدە بىر خىل سىياسىي سەۋەب بار تۇرىدۇ. ئىگىلىشىمىزچە، نۆۋەتتە خىتاينىڭ دوۋيىن ۋە ئۈندىدار تىك توك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۇيغۇر قىزىنىڭ بېيجىڭدىكى تۇرمۇشى، خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ كۈندىلىك نىكاھ تۇرمۇشى، قەشقەر چەۋەندازلار بېغى، مەندە ئۈچ يۈز توقسان سەككىز بار، غەربىي دىيار شاھزادىسى يەتمىش يەتتە ئاتمىش ئۈچ قاتارلىق مەخسۇس قاناللار تەسىس قىلىنغان. بۇ قاناللاردا ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ خىتايلار بىلەن توي قىلىپ بەختلىك ۋە خاتىرجەم ھاياتقا ئېرىشكەنلىكى تەشۋىق قىلىنماقتا ئىكەن بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ نۆۋەتتە مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولاپ ئۇلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ ئۆزئارا نىكاھلىنىشىنى رىغبەتلەندۈرۈپ ئۇيغۇرلارنى ئېرىتىپ تۈگىتىشنى نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە

تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق ئوتتۇرا شەرق مۇسۇلمانلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئەسلى ماھىيىتىگە بولغان تونۇشىنى ئۆستۈرۈش، شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى نوپۇزى ۋە تەسىرىنى چەكلەش كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان مۇتەخەسسىسلەر ئۆزلىرىنىڭ بۇ مەسىلىگە بولغان پەرقلىق كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلدى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن.
خىتاينىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئوتتۇرا شەرقتە ئۆز تەسىر دائىرىسىنى كېڭەيتىشكە ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقانلىقى شۇنداقلا ئوتتۇرا شەرقتىكى مۇسۇلمان دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە كۆز يۇمۇپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئۆتكەن يىل ئونىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى خاماس قوراللىق كۈچلىرى ئىسرائىلىيىگە ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن باشلانغان ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشىدا ئامېرىكا ئىسرائىلىيىنى قوللىدى خىتاي بولسا خاماسنى قوللىدى ۋە زور كۆپچىلىك مۇسۇلمانلارنىڭ مايىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈپ ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئورنى ۋە تەسىرىگە چوڭ خىرىس پەيدا قىلغان بولدى مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ بىر قىسمى بولغان ئۇيغۇرلار بۇ چوڭ دۆلەتلەرنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى كۈچ تالىشىش رىقابىتىدە قانداق رول ئوينىشى مۇمكىن يېقىندا ئامېرىكىنىڭ تۆپىلىك ناملىق گېزىتىگە چىققان بىر ماقالىدە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتە كۈچىيىپ كەتكەن تەسىرىنى چەكلەشتە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە ئائىت خەۋەرلەرنى كۆپرەك ئېلان قىلىدىغان بۇ گېزىتنىڭ تورىدا ئېلان قىلىنغان خىتاي ئوتتۇرا شەرقتە ئۇتۇق قازانماقتا ئۇيغۇرلار بۇنى توختىتىشتا ئاچقۇچلۇق رول ئوينىشى مۇمكىن ناملىق بۇ ماقالىدە كوممۇنىست خىتاينىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى ئاشكارىلاش يەنى خىتاينىڭ ئىسلامغا بولغان دۈشمەنلىكىنى

شۇڭا ئۇنىڭ ئانچە ئۈنۈمى بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ يەردە خىتاي ئۆزىنى ئىسلام دۇنياسىنىڭ يېقىن دوستى، ئىسلامنى قوغدايدىغاندەك، ئىسلام ئۈچۈن كۈرەش تەڭ قىلىدىغاندەك كۆرسىتىپ، ئۆزىنى ئامېرىكا ۋە خىرىستىيان دۇنياسىنىڭ دۈشمىنى دېگەندەك مۇشۇ قىياپەتتە كۆرۈنۈپ، بۇ يەردە مەلۇم دەرىجىدە ئۇتۇۋاتىدۇ. ئەمدى ئۇيغۇر مەسىلىسى ئارقىلىق خىتاينىڭكى ئۇ يەردىكى تەسىرىنى ئاجىزلاتقىنى بولامدۇ دېگەن ۋاقتىدا مېنىڭچە بۇنىڭدىمۇ بەك چوڭ رول ئوينىشى ناتايىن. ھازىر ئوتتۇرا شەرقتىكى خەلقنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى يەنە ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى مېنىڭچە بىلىپ بولدى. ئەمما ھاكىمىيەت يەنە ئاساسەن خىتاي تەرەپدارى بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئەمدى بىلمەيدۇ، بىلدۈرسە بۇ يەرنى كېيىن ئۆزگەرتىدۇ دېگەنگە مېنىڭچە بۇنىڭغا مەن بەك قوشۇلۇپ كەتمەيمەن. ئەمما لېكىن ئۇيغۇرنىڭكى ئۇچراۋاتقان مىللىي قىرغىنچىلىقنى غەرب دۇنياسى كۈچەپ كونكرېت سىياسەتلەرنى قوللانسا مېنىڭچە بۇنى ئارقىغا چېكىندۈرگىنى بولىدۇ. مەسىلەن ئىككى مىڭ ئون ئالتە، ئون يەتتە، ئون سەككىز، ئون توققۇزلىرىغىچە قەشقەر، ئۈرۈمچى، غۇلجىنىڭ كوچىلىرىدىكى چامدامدا بىر ساقچى پونكىتلىرى تەكشۈرۈشلىرى، ئوتتۇرا مەكتەپتىن دوختۇرخانىلارنى لاگېرلارغا ئۆزگەرتكەنلىكى ھەممىسى مەلۇم دەرىجىدە خىتاي يوشۇرۇن ھالەتكە ئۆتكەن بولسىمۇ، دېمەك، خەلقئارانىڭ بېسىمىنىڭ تۈپەيلىدىن. ئەلبەتتە، ئەگەر ئوتتۇرا شەرقمۇ بۇنىڭغا قوشۇلغان بولسا، خىتاي ئاللىبۇرۇن خېلىلا ئارقىغا چېكىنەتتى، ئۇيغۇر خەلقى بىر نەپەس ئالغىدەك بىر بوشلۇققا ئېرىشەلىشى مۇمكىن ئىدى. ئەمما لېكىن ھازىرغىچە تېخى ئۇنى كۆرمىدۇق. ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە يوشۇرۇن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۇگوسلاۋىيە ئۇرۇشىدىن بۇيان مۇسۇلمان ئەمەسلەر مۇسۇلمانلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئەڭ ئېغىر زىيانكەشلىكتۇر خىتاي ھازىر ئىسرائىلىيە ئارمىيىسىنى گۇناھسىز مۇسۇلمانلارنى بىر تۇتاش قىرغىن قىلىۋاتىدۇ دەپ ئەيىبلىمەكتە ھالبۇكى خىتايدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەخپىي قالماقتا ئوتتۇرا شەرق رايونىدىكى ھۆكۈمەتلەر خىتاي بىلەن يامانلىشىپ قالماسلىق ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا ئائىت خەۋەرلەرنى قاتتىق تەكشۈرىدۇ گېزىت ۋە باشقا تاراتقۇلىرىدا بۇ مەسىلىنى قەتئىي تىلغا ئالمايدۇ ئۆتكەن يىل ئالتىنچى ئايدا ئەرەپ دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ۋەكىللىرى شىنجاڭنى زىيارەت قىلدى ھەمدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى دوكلات يالغان ئىكەن دېگەن خۇلاسىنى چىقىرىشتى شۇ ئايدا يەنە پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباس بېيجىڭنى زىيارەت قىلغاندا خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئامېرىكىدىكى كاتو ئىنستىتۇتىدا ئىسلام ۋە زامانىۋىلىق تېمىسىدا تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇستافا ئاكيول ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ بۈگۈن ئىسرائىلىيىنىڭ غەززەدە ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۆچ ئېلىش ھەرىكىتىدىن پايدىلىنىپ ئىسلام دۇنياسىغا

ئۇيغۇر داۋاسىنى قوللاشنى تاشلاپ قويماسلىقى كېرەك. ئەمما ئامېرىكا ۋە غەرب دۆلەتلىرى ئىسرائىلىيەگە ياردەم بېرىشنى داۋام قىلغان مۇددەتچە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى تەشۋىقاتى تېخىمۇ ئاسان بولىدۇ. ئىسلام دۇنياسى غەرب دۇنياسىنىڭ قوش ئۆلچەم قوللىنىشىغا غەزەپلىنىدۇ. ئاندىن خىتاي بىلەن روسىيەگە يېقىنلىشىپ كېتىدۇ. بۇنىڭدىن ساقلانغىلى بولمايدۇ.

ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتە ئاساسلىق تاشقى كۈچ ۋە يېتەكچى دۆلەت بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئامېرىكا خىتاي دېگەن نامنى ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىنىڭ نەزىرىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئوخشاش نام قىلىپ كۆرسىتىشى كېرەك بۇنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بىر پىلان تۈزۈپ خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە ئائىت ئۇچۇرلارنى تارقىتىشى ئوتتۇرا شەرقتىكى يەرلىك تاراتقۇلار ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلار بىلەن ئۇچرىشىپ ئامېرىكىنىڭ يەر شارى تاراتقۇلىرىنىڭ مەنبەسىنى كۆپەيتىشى كېرەك ئاممىۋى دېپلوماتىيىگە مەسئۇل كىشىلەر يەرلىكتە تەسىرى بار شەخسلەر بولۇپمۇ تور چولپانلىرىغا ئۇچۇر تەمىنلىشى كېرەك چۈنكى ئۇلار تارقاتقان ئۇچۇرنىڭ تارقىلىشى كەڭ تەسىرى چوڭ بولىدۇ ئەڭ مۇھىمى ھۆكۈمەتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى ئوتتۇرا شەرقتە قىلغان زىيارەتلىرىدە ۋە ئاشكارا نۇتۇقلىرىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇشى لازىم

ئەمما شۇنداق بولسۇن بولمىسۇن ئامېرىكا بۇ كۈرەشكە قاتنىشىشى كېرەك. چۈنكى بىز بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلى ب د ت نىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى جازالاش ئەھدىنامىسىگە قول قويغان دۆلەت. بىز ئاساسىي قانۇننىڭ بىرىنچى ماددىسىغا ئاساسەن بارلىق كۈچىمىزنى ئىشقا سېلىپ خىتاينىڭ بۇ قورقۇنچلۇق جىنايىتىنى توسۇشىمىز ۋە جازالىشىمىز كېرەك.
ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا يوللىغان يازمىچە ئىنكاسىدا مۇنداق دەيدۇ ئامېرىكا ئەلۋەتتە پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلارغا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى داۋاملىق تەكىتلىشى لازىم ئەمما ئامېرىكا غەززەدە بومباردىمان قىلىنىۋاتقان گۇناھسىز پۇقرالارنى قوغداش ئۈچۈن تەدبىر ئالمىسا ئۇمۇ قۇرۇق گەپتەك ئاڭلىنىپ قالىدۇ ماقالىدە ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتە تەشۋىقات ۋە دىپلوماتىيە يولى بىلەن خىتاينىڭ تەسىرىنى ئاجىزلىتىشقا توسقۇن بولىدىغان ئىككى ئامىل ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇنىڭ بىرى ئامېرىكىنىڭ رەنجىتىپ قويۇش ئېھتىمالى بولغان ئىتتىپاقدىشى تۈركىيە يەنە بىرى ئامېرىكىنىڭ ئىشقا يارىماس بولۇپ قالغان ئاممىۋى دىپلوماتىيە ئورگانلىرى ئىكەن تۈركىيە ئامېرىكىنىڭ ناتودىكى ئىتتىپاقدىشى بولسىمۇ ئامېرىكىنىڭ ئىسرائىلىيىگە ياردەم بېرىشىگە قارشى چىقماقتا ئىكەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكىنىڭ ئاممىۋى دېپلوماتىيىسى بولسا ھازىر ئاجىز ئەھۋالدا بولۇپ ئۇنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەۋرىدىكى تەشۋىقات كۈچىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى زۆرۈر ئىكەن بۇنداق ئەھۋالدا ئەڭ ياخشى ئۇسۇل ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشى بولۇپ بۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى سىياسىتىنى يۇمشىتىپ ئۇ جايدا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان مۇسۇلمانلارنىڭ ئەھۋالىدا ياخشىلىنىش پەيدا قىلغىلى بولىدىكەن مۇستافا ئاقيول

سىلەر پەلەستىنلىكلەرنىڭ ھاياتى بىلەن كارى بولمايدىغان، پەقەت ئىسرائىلىيەنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پىلانىغا ياردەم بېرىدىغان تاشقى سىياسەت يۈرگۈزۈشنى داۋام قىلساڭلار، ئىسلام دۇنياسىنىلا ئەمەس، ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىنىمۇ قولدىن بېرىپ قويىسىلەر. بۇنى تونۇشۇڭلار كېرەك دېيىش لازىم. ئامېرىكا ئىسرائىلىيەگە ياردەم بېرىۋەرمەي، ئۇنى تىزگىنلىشى، توقۇنۇشلارنى ھەل قىلىدىغان سىياسەتنى يولغا قويۇشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا ئامېرىكا ئىسلام دۇنياسىنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشىدۇ. شۇنداقلا خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى قايمۇقتۇرۇش تەشۋىقاتلىرىمۇ ئانچە تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ. ھەم دە چىنىن يۈرۈتتۈغۈ بۇ گىبى يانىلتىجى پروپاگاندالار داھا ئاز ئەتكىسىنى گۆستەرىر. سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى تەسىرىنى ئاجىزلىتىش ئۈچۈن ئىسرائىلىيە پەلەستىن مەسىلىسىنى بىرىنجى بولۇپ ھەل قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ. ئەمدى خىتاينىڭكى ئوتتۇرا شەرقتىكى ئوبرازى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقى تۈپەيلىدىن ئوبرازى خۇنۈكلىشەمدۇ دېگەندە خىتاينىڭ ئوبرازى يوق خۇنۈك زاتەن. خەلقنىڭكى مەيلى مۇسۇلمان بولسۇن ھەممىسى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى قانداق ۋەھشىيلىك ئىكەنلىكىنى ھەممىنى بىلىدۇ. خەلق بىلگەن بىلەن ھاكىمىيىتى خىتاي بىلەن يەنىلا بىر بىرسىگە قۇچاق ئېچىشىپ يۈرىدۇ ھەم خىتاينى ئاقلاپ باقىدۇ. لېكىن ھەممىسى خىتاينىڭ بىر تەھدىت ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ. ئەمما لېكىن كۆز ئالدىدىكى بۇرۇننىڭ ئۈستىدىكى مەنپەئەتنى دەپ كۆزنى يۇمۇۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە خېلى بوشلۇق بار. غەرب دۇنياسى تىرىشىپ خىتاينى ئوتتۇرا شەرقتىن چىقىرىۋېتىشكە ئىمكانچىلىقى بار. ئەمما ئۇنى ھەل قىلىش ئۈچۈن غەرب دۇنياسى تىرىشىپ ئوتتۇرا شەرققە قاراتقان سىياسىتىنى، بولۇپمۇ پەلەستىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىشى لازىم. ئۇنىڭغا ئىسرائىلىيە، پەلەستىن ھەممىسى تەڭ بىر يەرگە كېلىشەلىشى لازىم. ئەرەب ئەللىرى، قاغان مۇسۇلمان ئەللىرىمۇ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشقا ئەقىل بىلەن ھەممىسى بىر يەرگە كېلىشى لازىم. بۇ مەسىلە ھەل بولسا، مېنىڭچە خىتاينى ئوتتۇرا شەرقتىن چىقىرىۋېتىش ئۇنچىلىك تەسمۇ ئەمەس دەپ قارايمەن.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا قۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ سانىمۇ بارغانچە كۆپەيمەكتە. رادىيومىزنىڭ ئىگىلىشىچە، يىگىرمە ئالتىنچى يانۋار كۈنى ئىرېلاندىيە پايتەختى دۇبلىندا ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتى قۇرۇلغان. بۇ ئىرېلاندىيەدە تۇنجى قېتىم بىر ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلۇشى ئىكەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
يىگىرمە ئالتىنچى يانۋار كۈنى ئىرېلاندىيە پايتەختى دۇبلىندا ئىرېلاندىيەدىكى تۇنجى ئۇيغۇر تەشكىلاتى، ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتى قۇرۇلغان. جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىغا ئىرېلاندىيەدىكى ئۇيغۇرلاردىن باشقا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاينىڭ بىر گۇرۇپپا ۋەكىللەر ئۆمىكى، مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس ۋە ئەنگلىيەدىن كەلگەن بىر قىسىم ئۇيغۇر ئاكتىپلارمۇ قاتناشقان. ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىدا نۇتۇق سۆزلىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مەزكۇر جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلۇشىنى قىزغىن تەبرىكلەيدىغانلىقىنى، بۇ جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىرېلاندىيە خەلقىگە تونۇتۇشتا تۈرتكىلىك رول ئوينىشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈرىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلغان. ئۇ دۇبلىندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا،

ئىرېلاندىيەنىڭ بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئەھمىيەتلىك بولىدىغان ئالاھىدە بىر ئورنىمۇ بار. بۈگۈن ئۇيغۇر خەلقى ئۇچراۋاتقان بۇ بېسىم، بۇ قىرغىنچىلىق ئىرېلاندىيەنىڭ ئۆتمۈشىدە ياشىغانلىرى بىلەن ناھايتى زور ئوخشاشلىققا ئىگە. بۇلارمۇ مۇستەملىكىچىلىكنىڭ دەردىنى كۆپ تارتقان، ئۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن ئەركىنلىك ئۈچۈن كۆرەش قىلغان، ئەڭ ئاخىرى ئۆزىنىڭ مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرگەن. ئىرېلاندىيە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىدىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىنى كۈن تەرتىپكە ئەكەگەن. كېيىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇر سوتى ئۆزىنىڭ قارارىنى ئىجرا قىلغاندىن كېيىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا ئىرېلاندىيە سېناتورسى يەنى كېڭەش پالاتاسى ئۇيغۇر سوتىنىڭ قارارىنى قوبۇل قىلىپ بىر قارار قوبۇل قىلغان رېزوليۇشن قوبۇل قىلغان جەنۋەدە بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنسى بولغان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى قەرەللىك كۆزدىن كەچۈرۈشتە ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن دۆلەتلەردىن بىرسى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ئۇزۇن مەزگىللىك بىر تەييارلىقتىن كېيىن ۋۇجۇدقا چىققان.
بۇ يەردە بىر قانچە يۈز قازاقىستان، قىرغىزىستاندىن كەلگەن ۋەتەنداشلار بولۇپ، بىر قانچە يۈز قېرىنداشلىرىمىز بار. ئىرېلاندىيەدە ئۇيغۇرنىڭ ئاۋازىنى داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇش ۋە شۇنداقلا بۇ يەردىكى قېرىنداشلىرىمىزغا ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلى، مەدەنىيەتلىرىمىزنى بالىلىرىمىزغا ئۆگىتىشنىڭ زۆرۈرىيىتىنى ھېس قىلىپ، مانا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىسى ئىرېلاندىيەدە ئۇيغۇر جەمئىيىتى قۇرۇلدى. تەشكىلىي ئاساسقا ئىگە بولغان بىر ئۇيغۇر ھەرىكىتىنىڭ بۇ يەردە باشلىنىشى دەپ قارىيالايمىز. ناھايىتى ياخشى بىر قۇرۇلۇش ئېچىلىش مۇراسىمى بولغان بولدى. ياۋروپانىڭ ئەڭ شىمالىدىكى بىر دۆلەتتىمۇ ئۇيغۇرنىڭ ئاۋازى بۇنىڭدىن كېيىن ھەر زامانغا قارىغان چاغدا تېخىمۇ كۈچلۈك چىقىپ، بۇ يەرلەردىمۇ بۇ ھۆكۈمەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە نىسبەتەن دادىل بىر قەدەملەر ئېلىشىغا، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ توختىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە ئىجابىي رول ئوينايدۇ دەپ ئويلايمەن.
جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىدا ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىمۇ نۇتۇق سۆزلىگەن بولۇپ، ئۇ بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىغا كۆپلىگەن دىپلوماتلار ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىنىڭ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىتى ئۈچۈن ھەسسىلەر قېتىشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈرىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. يەنە بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىسى ئىرېلاندىيەدە تۇنجى بىر ئۇيغۇر تەشكىلاتى قۇرۇلدى، ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتى. بۇ جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىغا سىياسەتچىلەر، دىپلوماتلار، ئاخبارات مەسئۇللىرى ۋە ئاممىۋى تەشكىلات قۇرۇلۇشلىرى، مۇسۇلمان تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرى، شۇنداقلا كۆپلىگەن ئىنسانلار قېتىلدى. بىز بۇ جەمئىيەتنىڭكى قۇرۇلغانلىقىدىن ناھايىتى خۇرسەندە بولدۇق، چۈنكى ئىرېلاندىيەمۇ مۇھىم دۆلەتلەرنىڭ بىرى، ياۋروپا بىرلىكىنىڭ ئەزاسى ۋە ئىرېلاندىيەدە چىقىدىغان خەۋەرلەر پۈتۈن ئىنگلىز تىلىدا دۇنيا مىقياسىدا تارقىتىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنگلىيە بىز ئۈچۈن، شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۈچۈن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى دۇنيادا كۈن تەرتىپتە تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر ئورۇن. بۇنداق بىر ئورۇندا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇپ، ئۈزلۈكسىز خىزمەتلەرنى ئېلىپ بېرىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىمىز ئۈچۈن ناھايىتى خۇرسەندە بولۇشتۇق. دۇبلىندا ياشايدىغان ئۇيغۇر زىيالىيسى نۇرىيە زەيدىن خانىم ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى نۆۋەتلىك رەئىسى بولۇپ سايلانغان. ئۇ بۈگۈن بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك قۇرۇلۇشىغا بولغان مەمنۇنىيەتلىرىنى ۋە بۇندىن كېيىنكى پائالىيەت پىلانلىرىنى قىسقىچە ئىزھار قىلىپ ئۆتتى.
بىز ئىرېلاندىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۆزىمىزنىڭ تىل مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا بولغان زورلۇقلىرىنى ئىرېلاندىيە خەلقىغە ۋە ھۆكۈمىتىگە ئاڭلىتىش ئۈچۈن بۇ ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنى قۇرۇپ چىقتۇق. بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلىغا بالىلىغا تىل مەدەنىيەتنى ئۆگىتىش ئۆزىمىز باراۋەر توپلىشىپ ئۆزىمىزنىڭ بايراملىرىمىزنى مەدەنىيەتلىرىمىزنى پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بېرىش ئىرېلاندىيە خەلقىغا ئۇيغۇر دېگەن مىللەتنى تونۇدۇرۇش ھەمدە ئەڭ ئۈنۈملۈك بوغىنى ھازىر بولىۋاتقان ئۇيغۇرلىغا بۇ قىرغىنچىلىقنى ئىرېلاندىيەدە خەلقلىگە ھەمدە دۆلەتكە ئاڭلىتىش ئۇلارغا بېسىم قىلىش ئۇيغۇرنىڭ ۋەقەسى ئۇ قەدەر ئۇزاقتىكى بىر ۋەقە ئەمەس مىشەدە ياشاۋاتقان ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇرلامۇ ھەر كۈن بىزنىڭ قانداق بىر تراۋمادا كۈن كەچۈرۈۋاتقانلىقىمىزنى ئۇلارغا ئاڭلىتىش ھەمدە ئىرلاندىيەدە سېتىلىۋاتقان ماللار فورس لەيبور دەيمىز ھاشپىس ئەمگەكتە ئىشلەپ چىقىرىلغان ماللار سېتىلىۋاتقانلىقىنى سۆزلەش ئارقىلىق خىتايغا بېسىم قىلىش بۇنلارنى ئېلىپ بارىمىز. ئىرلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ھەققىدە توختالغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىرېلاندىيەدە تونۇتۇشتىكى بىر بوشلۇقنى تولدۇردى دېگەنلەرنى تىلغا ئالدى.
ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىرېلاندىيەدە تونۇتۇشتا بىر بوشلۇقنى تولدۇردى دەپ قارايمىز. بىز ئىرېلاندىيەدىكى بۇرۇنقى پائالىيەت ئېلىپ بارغان ۋاقتىمىزدا،

دۇبلىندا قۇرۇلغان ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەمئىيىتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يىگىرمە يەتتىنچى يانۋار شەنبە كۈنى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىشنىڭ ئەھمىيىتى تېمىسىدا تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن تور يىغىنىدا ئىلھام توختىنىڭ نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلىشىنىڭ ئەھمىيىتى سۆزلىنىش بىلەن بىرلىكتە، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدىكى قانۇنىي ھەقلىرىنى تىنچلىق يولى بىلەن تەلەپ قىلغان ئىلھام توختىدەك بىر ئۇيغۇر زىيالىيسىنىڭمۇ خىتايدا مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشىدەك بۇ رېئاللىقتىن مىللەتچى خىتاي ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ھەققانىي تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ھەرقانداق بىر ئۇيغۇرنىڭ دۈشمەن دەپ قارىلىپ، يوقىتىلىدىغان نىشان بولىدىغانلىقىنى دۇنياغا ئاڭلىتىش لازىملىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. دىققىتىڭلار رادىيومىزنىڭ تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرى ئارسلاننىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن.
خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئاتاقلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ نامزاتلىقىغا كۆرسىتىش ۋە ئۇنىڭ خىزمەتلىرىنى خاتىرىلەشكە ئائىت يېقىندىن بۇيان كۆپىيىۋاتقان تۈرلۈك پائالىيەتلەر قاتارىدا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىمۇ ئۇيغۇر مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قاتنىشىدا مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزدى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن يىگىرمە يەتتىنچى يانۋار شەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن ئىلھام توختى ۋە ئۇنىڭ نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىقىغا كۆرسىتىلىشنىڭ ئەھمىيىتى دەپ ئاتالغان تور مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئالىي مەسلىھەتچىسى پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى سۆز قىلىپ ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ نامزاتلىقىغا كۆرسىتىش پائالىيىتىنى داۋام قىلدۇرۇشنى تەكىتلىدى.
دوكتور ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىش پائالىيىتى داۋاملىشىۋاتقان مۇشۇ بىر پەيتتە بۇ پروگراممىنى ئورۇنلاشتۇرغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىگە ئالاھىدە رەھمەت ئېيتىمەن.
ئۇ ئىلھام توختىنى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھەقىقىي مىللىي قەھرىمانى دەپ تەرىپلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئىلھام توختى ئەپەندى خىتايدەك مۇستەبىت، دىكتاتور بىر دۆلەتتە، كوممۇنىستلاردەك شەرەپسىز بىر گۇرۇھنىڭ ھاكىمىيىتىدە مىليونلارچە كىشى سۆزلەشكە جۈرئەت قىلالمايۋاتقان ھەقىقەتلەرنى دادىللىق بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ ئوتتۇرىغا قويغان، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن، قانۇننىڭ ئۈستۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن، ئادالەتنى، دېموكراتىيەنى، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئۈچۈن غايەت زور جاسارەت ۋە پىداكارلىق كۆرسەتكەن بىر كىشى. ئۇ ئۆزىنىڭ مۇشۇ قەيسەر ئىرادىسى، جاسارىتى بىلەن مۇشۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭلا ئەمەس، دۇنيا خەلقىنىڭمۇ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولدى. دوكتور ئىلھام توختى خىتاينىڭ ئاپتونومىيە سىياسىتىنىڭ ساختا ۋە يالغان ماھىيىتىنى ئىلمىي ئەمگەكلىرى ئارقىلىق، ئۆزىنىڭ ئەمەلىيىتى ئارقىلىق ئىسپاتلاپ بەرگەن، ئۇيغۇر خەلقىگە ئاپتونومىيەنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى، مۇستەقىللىقتىن باشقا يولنىڭ يوقلىغىنى ئۆزىنىڭ ئەمەلىي ھاياتى ئارقىلىق كۆرسىتىپ بەرگەن. بۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ مىللىي قەھرىمانىمىز. مەن بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ دوكتور ئىلھام توختىغا چەكسىز ھۆرمىتىمنى بىلدۈرىمەن.
مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىدا يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم ۋە ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندىمۇ سۆز قىلدى. زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم ئىلھام توختى ۋە ئۇنىڭ ئېلىپ بارغان ھەق ھوقوق كۈرەشلىرى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بىز ھەممىمىز ئىچكىرىدە ئوقۇغان. ئۇ يەردە بىزنىڭ ۋەتەنگە سېلىشتۇرغاندا ئىچكىرىدە بىراز ئەركىنچىلىك بار. مەسىلەن، بىزنىڭ بېشىمىزغا كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۈستىگە يۈرگۈزگەن سىياسەتنى خىتاي، خىتايدا ئۆزىنىڭ خىتايلىرىغا ئۇنداق يۈرگۈزمەتتى. مەسىلەن بىز بىز ئەركىن ئازادە خىتايلار بىلەن بىزنىڭ مەسىلىمىز ھەققىدە سۆزلىشەلەيتتۇق مەن ئىلھام توختىنىڭكى ئەھۋالىنى تولۇق چۈشىنەلەيمەن چۈنكى مەنمۇ خىتايلار بىلەن بىللە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلار ئوچۇق ئاشكارا بىز خىتاي ئەمەس ئەسلىدە بىزنىڭ ۋەتىنىمىز بۇنداق خىتاينىڭ بىر پارچىسى بولغان ئەمەسكەن مەسىلەن ئۆزىڭ بىلىسەن دەپ شۇنداق دېيەلەيتتۇق خىتايلارمۇ بىزنى ھېچقاچان بىر خىتاي بۇلار بۇ خىتاي دۆلىتىگە تەۋە بىر كىم دېمەيتتى شەخسەن بىز بىرىنچى قېتىم ئىچكىرىگە بارغان ۋاقتىمىزدا سىلەر قايسى دۆلەتنىڭ دەپ سورىغان ئۇ ھېچقاچان بىزنىڭ تۇرقىمىزغا نېمىمىزگە قاراپ تۇرۇپ بىزنى بۇ جۇڭگولۇق دېمەيتتى ئۇلامۇ بىز خىتايلىق دېمەيتتى ئاشۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا دېمەك ئىلھام توختىمۇ بۇ يەردىكى پەرقلەرنىڭ ھەممە نەرسە ئېنىق بىلگىلىك ئەمدى يەنە بىر مۇھىم نەرسە ئىلھام توختىنىڭ پايدىلانغىنى خىتايدىكى بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا سېلىشتۇرغان ۋاقىتتىكى ئازراق بولسىمۇ ئەركىنلىك يوچۇقتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئىدىيىسىنى ئۆزىنىڭ خەلقىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بىر يول ئىزدەش ئىزدەش نىشانىنى شۇ يەردە ئوتتۇرىغا قويالىغان شۇ دەۋردىكى ئوقۇغۇچىلارغا زىيالىيلارغا نىسبەتەن ئىلھام توختى ناھايتتى جاسارەتلىك دەپ قارايمەن مەن يىغىندا سۆز قىلغان ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندى ئىلھام توختىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقى تەرىپىدىن ھەر خىل مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەنلىكى ئۇنىڭ خىتاي دېگەندەك جىنايەتچى ئەمەس بۆلگۈنچى ئەمەس بەلكى خەلقىنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن كۆرەش قىلغان ئادالەت ۋە ھەق ھوقۇق كۆرەشچىسى دەپ رەسمىي تونۇغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئىلھام توختى بىر زىيالىي مۇشۇنداق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى ئەركىنلىكىنى ھوقۇق تەرىپىدىن قولغا ئېلىپ ھەم خىتاي زىيالىيلىرىغا چۈشەندۈرۈشكە تىرىشىپتۇ، چۈشەندۈرۈپتۇ ھەم دۇنياغا، ياۋروپاغا، ياۋروپالىقلارغا چۈشەندۈرۈشكە تىرىشىپتۇ. بۇ سەۋەبتىن شۇنداق قىلسىمۇ ئۆمۈرلۈك خىتاي بۇنى كېسىۋېتىپتۇ. ساخاروف مۇكاپاتى بىلەن ئىلھام توختى ھېچ بولمىسا دەيلىككى ياۋروپادا يىگىرمە سەككىز دۆلەت ئەزا بولغان ياۋروپا بىرلىكى تەرىپىدىن ئازادلىق كۈرەشچىسى، خىتاي دېگەندەك جىنايەتچى ئەمەس، بۆلگۈنچى ئەمەس، خەلقىنىڭ ئەركىنلىكى، ئازادلىقى ئۈچۈن كۈرەشكەن ئادالەت ۋە ھوقۇق كۈرەشچىسى دەپ رەسمىي تونۇلغان بولدى.
كۆپچىلىك بىردەك ھالدا ئىلھام توختىنىڭ نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىقىغا لايىق ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ مەزكۇر مۇكاپاتقا ئېرىشىشىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي، ۋە مىللىي ھوقۇقلىرىنى قولغا كەلتۈرۈشتە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشتە زور رول ئوينايدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى ئىلھام توختىغا ئائىت بۇ تور يىغىنىغا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسى رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم رىياسەتچىلىك قىلىپ ئالدى بىلەن ئىلھام توختىنىڭ ئىش پائالىيەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى بېيجىڭدىكى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى دوكتور ئىلھام توختى ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغاندىن بۇيانقى ئون يىل مابەينىدە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ ساخاروف ئەركىنلىك مۇكاپاتى مارتىن ئېننالس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى